ພຸດທະບໍລິສັດ ພະສົງອົງຄະເຈົ້າ ຄະລາວາດຍາດໂຍມ ສັດທາບັນດາເຜົ່າໄດ້ຄຸ້ນເຄີຍຮູ້ຈັກກັນດີ ບົດນະໂມ ຫຼື ບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ເປັນບົດສູດທີ່ສາມາດສູດໄດ້ກັນເກືອບທຸກຄົວເຮືອນໃນພຸດທະບໍລິສັ ດ ກໍເນື່ອງຈາກວ່າເປັນບົດສູດທີ່ມີຂະໜາດຄວາມສັ້ນ ຈື່ຈຳໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນອັນເລິກເຊິ່ງ ສະນັ້ນໃນມື້ນີ້ ອາດຕະມາພາບຈະໄດ້ນຳພາສາທຸຊົນພຸດທະບໍລິສັດ ໄດ້ມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ທະວີຄູນ ຄວາມຮອບຮູ້ ອັນຈະເປັນການພອກຄູນບຸນກຸສົນອັນເກີດຈາກການນ້ອມລຳລຶກນຶກເຖິງຄຸນຂອງອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ການເຮັດບຸນສິນກິນທານນັ້ນມີຫຼາກຫຼາຍປະກາດ ດັ່ ງເຊັ່ນ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງຖ້ວນໜ້າແລ້ວວ່າ ບຸນກິລິຍາວັດຖຸສິບປະການ ຊ່ອງທາງໃນການເຮັດບຸນກຸສົນນັ້ນມີຢູ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງກໍປະມວນໄວ້ອັດຖາທິບາຍ ຕາມພະທຳຄຳສອນແຫ່ງອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າ ບຸນອັນເກີດຈາ ກການໃຫ້ທານ ຮຽກວ່າທານະໄມ ບຸນອັນເກີດຈາກການຮັກສາສິນ ຮຽກວ່າພາວະນາໄມ ແລະ ບຸນອັນເກີດຈາກການພາວ ຈະເລີນຈິດຕະພາວະນາທາງປັນຍາ ຮຽກວ່າປັນຍາໄມ ເປັນຕົ້ນ ໃນມື້ນີ້ນີ້ ອາດຕະມ າພາບຈະອັດຖາທິບາຍ ກ່ຽວກັບບຸນອັນເກີດຈາກການມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກບົດມະຫານະມັດສະການ ເຊິ່ງອັນຈະເປັນບົດສູດພົງ ພົງ ເຊິ່ງຈະເປັນບົດພະສູດ ເອົານັ້ນມາໃຫ້ເລີຍມີຢູ່ ເຊິ່ງເປັນບົດພະສູດທີ່ຈະນ ຳພາພຸດທະບໍລິສັດໄດ້ຄຸ້ນເຄີຍ ແລ້ວກໍກະທຳຄວາມຮູ້ແຈ້ງ ເຂົ້າໃຈໃນບົດສູດນັ້ນ

ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ເຊິ່ງບົດສູດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ສາທຸຊົນພຸດທະບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ກ່າວ ເພາະເຫດຫຍັງ ແລະ ບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນອັນໃດ ຢ່າງເຊັ່ນ ທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນຄຳວ່າ ນະໂມຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະລະຫະໂຕ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ ເຊິ່ງແປໃຈຄວາມກໍຄືວ່າ ນະໂມຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າພະອົງນັ້ນ ອະລະຫະໂຕ ເປັນພະອໍລະຫັ ນ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ ຕັດສະຮູ້ຊອບໄດ້ດ້ວຍພະອົງເອງ ນະໂມຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າພະອົງນັ້ນ ຊົງເປັນຜູ້ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍພະມະຫາກະລຸນາທິຄຸນ ອະຣະຫະໂຕ ເປັນພະ ອໍລະຫັນ ຊົງປະກອບໄປດ້ວຍພະບໍລິສຸດທິຄຸນ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ ຕັດສະຮູ້ຊອບໄດ້ດ້ວຍພະອົງເອງ ອັນປະກອບໄປດ້ວຍພະປັນຍາທິຄຸນ ບົດມະຫານະມັດສະການ ຫຼື ບົດນະໂມນັ້ນ ຄັນຖ້າຫາກພຸດທະບໍລິສັດຊາ ວລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖ່ອງແທ້ ກໍຈະເປັນການຈະເລີນພຸດທານຸສະຕິ ກໍຈະເປັນການພອກພູນບຸນກຸສົນອັນເກີດຈາກການພາວະນາ ທີ່ເອີ້ນວ່າພາວະນາໄມ ບຸນສຳເລັດໂດຍການພາ ວະນາ ແລະ ບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ນອກຈາກຈະເປັນບຸນກິລິຍາວັດຖຸອັນຈັດເຂົ້າຢູ່ໃນພາວະນາໄມແລ້ວ ຍັງເປັນສະພານທີ່ຈະອຳນວຍໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດ ໄດ້ໝັ້ນຄົງໃນສັດທາ ແລະ ປັນຍາ ຕາມຫຼັກທຳໃ ນທາງພະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະຄັນຖ້າຫາກວ່າ ໄຈ້ແຍກບົດມະຫານະມັດສະການແລ້ວ ຈະເຫັນເຖິງພຸດທະລັກສະນະລີລາ ອັນເປັນອາກັບກິລິຍາທີ່ບອກຕົວຕົນຂອງອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ທີ່ຊົງປ ະກອບໄປດ້ວຍພະມະຫາກະລຸນາທິຄຸນໜຶ່ງ ພະບໍລິສຸດທິຄຸນໜຶ່ງ ແລະ ພະປັນຍາທິຄຸນໜຶ່ງ ໃນພະມະຫາກະລຸນາທິຄຸນນັ້ນ ປະກອບເຊື່ອງເລັ້ນໄວ້ຢູ່ໃນບົດສູດທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍຄຳວ່າ ນະໂມຕັດສະ ພະຄະວາ ພະບໍລິສຸ ດທິຄຸນນັ້ນ ແຝງໄວ້ຢູ່ໃນບົດ ອະຣະຫະໂຕ ແລະ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ ຄື ປັນຍາທິຄຸນນັ້ນ ຊ່ອນເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃນບົດ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ເປັນບົດສູດ ທີ່ອອກມາຈາກພະໂອດຂອງອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າກໍຈິງ ແຕ່ພາຍຫຼັງທີ່ກະທຳສັງຄາຍະນາ ພະມະຫາເຖລະ ມະຫາສັງຄາຈານທັງຫຼາຍ ອັນມີພະອໍລະຫັນ ມີພະໂມກຄັນລານະ ພະມະຫາກັດສະປະ ອັ ນມີພະມະຫາກັດສະປະເປັນປະທານນັ້ນ ກໍໄດ້ຢິບຍົກຂຶ້ນສະແດງໄວ້ຢູ່ໃນພະໄຕປິດົກຫຼາກຫຼາຍແຫ່ງ ອັນເປັນການກ່າວປະນາມນອບນ້ອມຕໍ່ຄຸນຂອງພະລັດຕະນະໄຕ ເຊິ່ງບົດສູດມະຫານະມັດສະການ ຫຼື ບົດ ສູດນະໂມນັ້ນ ເປັ່ງຂຶ້ນເພາະຄວາມເຫຼື້ອມໃສປະການໜຶ່ງ ເປັ່ງຂຶ້ນເພາະການພັ້ງປາກ ແລະ ກໍກ່າວຂຶ້ນດ້ວຍ ກ່າວດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຊີດຊູກຽດຕິຄຸນຂອງອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງເປັນການເປັ່ງອອກມາຕໍ່ໜ້າສະເພາະພະພັກຂອງພະສັບພັນຍຸຕະຍານ ອະລະຫັນຕະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າຂອງເຮົາ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ບາງຄົນກໍເປັ່ງອຸທານລັບຫຼັງພະຜູ້ມີ ພະພາກເຈົ້າ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນບາງຄົນກໍເປັນເປັ່ງອຸທານເພື່ອທີ່ຈະ ລະບຸເຖິງຄຸນຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ເຊິ່ງການແຕ່ງບົດມະຫານະມັດສະການ ຫຼື ບົດນະໂມນັ້ນ ກໍກ່າວຂຶ້ນມາໃນຖານະໃນວາລະທີ່ຕ່າ ງກັນຕາມວາລະກັນ ບາງຄົນກໍແຕ່ງບົດມະຫານະມັດສະການ ຫຼື ບົດນະໂມນັ້ນ ເພາະຄວາມເຫຼື້ອມໃສໃນພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ບາງຄົນກໍເປັ່ງບົດມະຫານະມັດສະການນອບນ້ອມ ເພາະການທາງປາກ ຢ່າງເ ຊັ່ນວ່ານາງທະນັນຊານີພາມ ບາງຄົນກໍເປັ່ງບົດມະຫານະມັດສະການດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຊີດຊູກຽດຕິຄຸນຂອງພະຜູ້ມີພະພາກ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າພະໂສດາບັນ ອັນມີລູກຊາຍຂອງທາລຸສາກະຕິກະ ສາທຸຊົນທັ ງຫຼາຍ ບົດມະຫານະມັດສະການ ຫຼື ບົດນະໂມນັ້ນ ບາງຄົນກໍ ບອກວ່າເປັນການແຕ່ງ ຫຼື ເປັນການກ່າວຂອງບຸກຄົນຫ້າບຸກຄົນ ເຊິ່ງມະຕິດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ແຕ່ງບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ເຊິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍສາຕາຄິລິຍັກ ສາຕາຄິລິຍັກຜູ້ນີ້ນີ້ເປັນຜູ້ກ່າວບົດຄຳວ່າ ນະໂມ ສ່ວນອະສຸລິນທະລາຫູ ເປັນຜູ້ກ່າວຄຳວ່າ ຕັດສະ ທ້າວຈະຕຸມະຫາລາດ ເປັນຜູ້ກ່າວຄຳວ່າ ພະຄະວະໂຕ ແລະ ທ້າວສັກກະເ ທວະລາດ ເປັນຜູ້ກ່າວຄຳວ່າ ອະລະຫະໂຕ ຕະຫຼອດຈົນສຸດທ້າຍ ທ້າວມະຫາພົມ ເປັນຜູ້ກ່າວຄຳວ່າ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ ບັນດາເທບ ແລະ ອະສູນ ອັນມີສາຕາຄິລິຍັກ ອະສຸລິນທະລາຫູ ທ້າວຈະຕຸມະຫາລາດ ທ້າວ ສັກກະເທວະລາດ ແລະ ພະຍາພົມ ທີ່ເປັນຜູ້ກ່າວບົດ ນະໂມ ຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະລະຫະໂຕ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ ຄົນລະບົດຄົນລະຕອນ ເຊິ່ງມະຕິດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງບັນດານັກປາດລາຊະບັນດິ ດ ເຊິ່ງກໍບໍ່ມີຫຼັກຖານ ທີ່ຈະມາຢືນຢັນໜັກແໜ້ນພໍທີ່ຈະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນມະຕິດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຄູບາອາຈານພະມະຫາເຖລະໃນການກ່ອນຈົນປັດຈຸບັນ ອັນນີ້ກໍເປັນການຕົກໄປ ແລະ ການກ່າ ວບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ກໍເປັນການນອບນ້ອມ ເພື່ອທີ່ຈະບູຊາຄຸນຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າແລ້ວ ຄັນຖ້າຫາກວ່າພຸດທະບໍລິສັດຊາວລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ ຄຸ້ນເຄີຍກັບບົດມະຫານະມັດສະການ ຫຼື ບົດນະໂ ມ ຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ກໍຈະເປັນການລົງເລິກເຂົ້າໃຈຖ່ອງແທ້ເຖິງຄຸນຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ອັນແຝງຢູ່ໃນບົດພະຄະວາ ຢູ່ໃນບົດອະລະຫະໂຕ ແລະ ຢູ່ໃນບົດສຳມາສຳພຸດທັດສະ ໃນຖານະເຮົາທ່ານທັງ ຫຼາຍ ເປັນພຸດທະສາສະນິກະຊົນບັນດາເຜົ່າ ອັນປະດຸດດັ່ງກັນກັບເປັນພຸດທະບຸດ ທີ່ມີອົງສົມເດັດພະພຸດທະສາດສະດາເປັນປະມຸກເປັນປະທານ ເປັນພະພຸດທະບິດາອົງດຽວກັນ ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ພຸດທະບຸດ ຄວນທີ່ຈະຮູ້ຈັກພຸດທະບິດາ ສະນັ້ນ ຄັນຖ້າຫາກວ່າພຸດທະສາສະນິກະຊົນບັນດາເຜົ່າ ອັນມີພະພິກຂຸສົງອົງຄະເຈົ້າເປັນເຄົ້າເປັນປະທານ ເປັນຫົວຫອກໃນການນຳໜ້າພາທາງ ໃນການເຮັດບຸນສິນກິນທານ ຄັ ນຖ້າຫາກເຮົາທ່ານທັງຫຼາຍບໍ່ຮູ້ຈັກຄຸນລັກສະນະຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ໃຫ້ຖ່ອງແທ້ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ອັນຈະເປັນການທະວີຄູນສັດທາ ໃຫ້ເຫຼື້ອມໃສໃນພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ທີ່ສຳປະຍຸດດ້ວຍປັນຍາ ໄຕ່ຕອງພິ ຈາລະນາເຫດຜົນ ພິສູດປະຈັກຢ່າງດ້ວຍຕົນແລ້ວ ຈຶ່ງໝັ້ນຄົງສັດທາຢ່າງເຫຼື້ອມໃສ ເໝືອນດັ່ງສັດທາຂອງພະໂສດາບັນທີ່ມີຕໍ່ພະລັດຕະນະໄຕ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ການກ່າວບົດນະໂມ ຫຼື ການກ່າວບົດນອບນ້ອມຕໍ່ ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້ານັ້ນ ຈະມີຂໍ້ສັງເກດຢູ່ຢ່າງໜຶ່ງ ກໍຄືເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງນອບນ້ອມຕໍ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າພຽງຢ່າງດຽວ ທັງໆທີ່ໄຕສະລະນະຄົມນັ້ນ ປະກອບໄປດ້ວຍສະລະນະ 3 ຢ່າງ ອັນມີພະພຸດ ພະທຳ ແລະ ພະສົງ ແລ້ວບົດມະຫານະມັດສະການ ຫຼື ບົດນະໂມນັ້ນ ເປັນຫຍັງຄືວ່ານອບນ້ອມແຕ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າພຽງພະອົງດຽວ ແລ້ວພະທຳ ແລະ ພະສົງເອົາໄປໄວ້ຢູ່ໃສ ໃນລັກສະນະນີ້ກໍເປັນ ໄນຍະ ໄນຍະທາງອັກ ສອນສາດ ໄນຍະທາງພາສາວັນນະກຳທາງບາລີ ເຊິ່ງມີຄຸນລັກສະນະທີ່ບໍ່ສາມາດຈະແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າບົດມະຫານະມັດສະການ ຫຼື ບົດນະໂມນັ້ນ ຈະນອບນ້ອມຕໍ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ດັ່ງຄຳ ແປທີ່ວ່າ ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າພະອົງນັ້ນ ຜູ້ທີ່ເປັນພະອໍລະຫັນ ຕັດສະຮູ້ຊອບໄດ້ໂດຍພະອົງເອງ ເຖິງບົດນະໂມ ຫຼື ບົດມະຫານະມັດສະການ ຈະກ່າວນອບນ້ອມຕໍ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າອົງດຽວກໍຈິ ງ ແຕ່ວ່າໄນຍະດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນໄນຍະທາງພາສາທີ່ເອີ້ນວ່າ ອະວິນາພາວະໄນ ໄນທີ່ບໍ່ສາມາດຈະແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ພະລັດຕະນະໄຕ ອັນມີພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ຖ້າຫາກນອບນ້ອມຕໍ່ພະພຸດ ກໍສະແດງວ່າ ນອບນ້ອມຕໍ່ພະທຳ ຖ້ານອບນ້ອມຕໍ່ພະທຳ ກິດຈະລັກສະນະນັ້ນກໍກະທຳການນອບນ້ອມຕໍ່ພະສົງ ແລະ ພະພຸດດ້ວຍ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ໄນຍະດັ່ງກ່າວໃນບົດນະໂມນັ້ນ ນອບນ້ອມຕໍ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ພະຜູ້ມີພະພາກ ເຈົ້ານັ້ນຕັດສະຮູ້ຫຍັງ ກໍຕັດສະຮູ້ພະທຳ ພະທຳຊົງໄວ້ເຊິ່ງແນວທາງຂອງຜູ້ທີ່ຈະປະຕິບັດ ແລ້ວໃຜປະຕິບັດ ກໍຄືພະສົງ ແລ້ວພະສົງເປັນສາວົກຂອງຜູ້ໃດ ກໍສາວົກຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ມີໜ້າທີ່ຊົງຈຳພະທຳມະວິ ໄນ ສະນັ້ນ ໄນຍະໃນການນອບນ້ອມ ຕໍ່ພະພຸດທະເຈົ້າດ້ວຍບົດມະຫານະມັດສະການ ຫຼື ບົດນະໂມນັ້ນ ກໍເປັນການນອບນ້ອມຕໍ່ພະທຳ ແລະ ພະສົງເຊັ່ນດຽວກັນ ເໝືອນກັບໄນຍະການຈັບພ້າ ເມື່ອຈັບພ້າຂຶ້ນມາ ດ້ າມພ້າ ສັນພ້າ ຄົມພ້າກໍຂຶ້ນມານຳດ້ວຍ ຫຼື ເໝືອນກັບໄນຍະຄຳເວົ້າທີ່ວ່າເຮົາກິນເຂົ້າ ເຮົາກິນເຂົ້າກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະກິນແຕ່ເຂົ້າພຽງຢ່າງດຽວ ເຮົາກິນເຂົ້າຍັງໝາຍເຖິງການກິນອາຫານ ກິນແ ກງ ກິນລາບ ກິນຂົ້ວ ກິນເອາະຫຼາມ ສາລະພັດຢ່າງໃນໜ້າໂຕະອາຫານນັ້ນ ແຕ່ລວມແລ້ວເອີ້ນວ່າກິນເຂົ້າ ບໍລິໂພກເຂົ້າ ຮັບປະທານເຂົ້າ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ໄນຍະດັ່ງກ່າວນີ້ເອີ້ນວ່າ ອະວິນາພາວະໄນ ໄນຍະທີ່ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ເມື່ອນອບນ້ອມຕໍ່ພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງກໍເປັນອັນນອບນ້ອມດ້ວຍ ສະນັ້ນ ຄັນຖ້າຫາກວ່າພຸດທະບໍລິສັດຊາວລາວບັນດາເຜົ່າ ພະສົງອົງຄະເຈົ້າໄດ້ທຳການນອບນ້ອມຕໍ່ພະ ຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ດ້ວຍບົດມະຫານະມັດສະການແລ້ວ ນັ້ນສະແດງວ່າເຮົາໄດ້ທຳການນອບນ້ອມຕໍ່ພະລັດຕະນະ ພະລັດຕະນະໄຕຢ່າງສົມບູນ ຄືໄດ້ນອບນ້ອມຕໍ່ພະທຳ ແລະ ພະສົງ ບັດນີ້ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ການກ່ າວບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຕັ້ງນະໂມຂຶ້ນກ່ອນ ບັນດາບົດທັງຫຼາຍທີ່ສາທຸຊົນພຸດທະບໍລິສັດມັກໄດ້ຍິນໃນວາລະມຸງຄຸນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນງານບຸນຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່ ງານບຸນສູດ ມາຕິກາ ຫຼື ຊາປະນະກິດຍາດພີ່ນ້ອງ ຕະຫຼອດຈົນງານບຸນແຫ່ງອື່ນໆທີ່ຍາດໂຍມໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍຈະມັກໄດ້ຍິນບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ໃນອັນດັບຕົ້ນໆ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຕັ້ງບົດມະຫານະມັດສະກ ານ ການກ່າວບົດນະໂມນັ້ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຍັງ ໃນເລື່ອງນີ້ບູຮານບັນດິດ ກໍໄດ້ຜູກປະພັນໄວ້ວ່າ ການກ່າວບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ມີຈຸດປະສົງ ໜຶ່ງເພື່ອດຳເນີນຕາມວົງແຫ່ງພະອະລິຍະ ບັນດາພະອະ ລິຍະທັງຫຼາຍນັ້ນ ເປັນຜູ້ທີ່ທຳການນອບນ້ອມຕໍ່ຄຸນຂອງພະລັດຕະນະໄຕ ສະນັ້ນການກ່າວບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ຈຸດປະສົງປະການທີໜຶ່ງ ເພື່ອດຳເນີນຕາມວົງແຫ່ງພະອະລິຍະເຈົ້າ ອັນມີພະໂສດາບັນ ພະສະກິທາຄາ ພະອະນາຄາ ແລະ ພະອໍລະຫັນເປັນຕົ້ນ ຈຸດປະສົງປະການທີສອງ ເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະສັກອັນຕະລາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄັນຖ້າຫາກກຸສົນລະຈິດຂອງບຸກຄົນໃດ ນອບນ້ອມຕໍ່ພະລັດຕະນະໄຕເປັນທີ່ ເພິ່ງ ເປັນສາລະນະແລ້ວ ບຸກຄົນນັ້ນໄດ້ຊື່ວ່າໄດ້ທີ່ເພິ່ງອັນປະເສີດ ສະນັ້ນຈຶ່ງຈະເປັນເຄື່ອງກຳຈັດອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອັນຕະລາຍທາງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າກໍລະນີເຮົາ ສ້າງບຸນສິນກິນທານ ກໍລະນີເຮົາເຮັດກິດຈະການງານຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ຄັນຖ້າຫາກວ່າເຮົາມີກຸສົນລະຈິດ ໝັ່ນລຳລຶກນຶກເຖິງ ຄຸນຂອງພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າຢູ່ເນືອງນິດແລ້ວ ກໍຈະເປັນການຊ່ວຍປ້ອງກັນ ພະຍັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າຄັນຖ້າຫາກສັດທາຍາດໂຍມ ເປັນຜູ້ທີ່ມັກເດີນທາງ ມັກລ່ອງໃຕ້ໄປເໜືອ ຂີ່ລົດຂີ່ລາງ ຕະຫຼອດຈົນເດີນທາງດ້ວຍລົດຍານພາຫະນະ ທາງອາກາດ ກໍສາມາດທີ່ຈະ ນ້ອມນຳເອົາບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ເປັນອາລົມ ອັນຈະເປັນການນອບນ້ອມຕໍ່ພຸດທະຄຸນ ອັນຈະເປັນການຈະເລີນພຸດທານຸສະຕິເປັນທີ່ຕັ້ງ ອັນນີ້ນີ້ກໍຈະເປັນການປ້ອງກັນໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນການ ດຳເນີນຊີວິດ ຢ່າງເຊັ່ນໃນວັນນະກຳຄຳພີທາງພະພຸດທະສາສະໜາ ເຮົາຈະມັກນິຍົມເຫັນວ່າ ພະມະຫາເຖລະໃນການກ່ອນ ກ່ອນຈະແຕ່ງແປຄຳພີນັ້ນ ຈະມັກກ່າວປະນາມນອບນ້ອມຕໍ່ຄຸນຂອງພະຜູ້ມີພະພາ ກເຈົ້າ ເຊິ່ງບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນກໍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບົດທັງຫຼາຍ ທີ່ມະຫາເຖລະເຈົ້າໃນການກ່ອນນິຍົມປະນາມນອບນ້ອມຕໍ່ພະຜູ້ມີພະພາກ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ຈຸດປະສົງປະການຕໍ່ມາຄືເພື່ອຊຳລະຈິ ດໃຈໃຫ້ບໍລິສຸດ

ຖ້າຫາກວ່າປະນາມນອບນ້ອມຕໍ່ພຸດທານຸສະຕິ ຫຼື ພຸດທະຄຸນເປັນອາລົມແລ້ວ ຊີວິດເຮົາກໍຈະຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນຄັນຄອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມທຳ ເພາະຈະຖືເອົາທິດຖານຸຄະຕິ ໂດຍຍຶດເອົາພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າເປັນແບບ ຢ່າງ ຖືເອົາພະທຳເປັນຂໍ້ປະຕິບັດ ແລະ ກຳນົດເອົາພະສົງເປັນສະລະນະທີ່ຈະ ປະພຶດຕາມ ປະຕິບັດຕາມ ໃຫ້ມີຈະລິຍະວັດອັນງົດງາມ ອັນຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນກຸສົນລະກຳຕ່າງໆ ນີ້ແຫຼະຈະເປັນຊ່ອງທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ ທີ່ໝັ່ນກ່າວບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ມີຊີວິດທີ່ປະກອບດ້ວຍແກ່ນສານສາລະ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ພຸດທະບໍລິສັດ ຊາວລາວບັນດາເຜົ່າ ແລ້ວບົດມະຫານະມັດສະການ ຫຼື ບົດນະໂມນັ້ນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງ ຢ້ຳກ່າວ ສາມຄຳ ສາມຄັ້ງ ສາມທີ ເຮົາຈະເວົ້າພຽງເທື່ອໜຶ່ງໄດ້ຫຼືບໍ່ ຈະເວົ້າແຕ່ສອງເທື່ອ ບໍ່ເວົ້າສາມເທື່ອໄດ້ຫຼືບໍ່ໄດ້ ອັນນີ້ກໍສາມາດເວົ້າໄດ້ ບໍ່ຜິດ ການກ່າວບົດມະຫານະມັດສະການ ຫຼື ບົດນະໂມ 3 ຄັ້ງນັ້ນ ກໍເປັນການ ຢ້ຳຄວາມ ເປັນການຢ້ຳຄວາມຊື່ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ເປັນວັດທະນະທຳຂອງຄົນອິນເດຍໃນສະໄໝກ່ອນ ທີ່ ເວລາຈະຢ້ຳຄວາມໃນເຫດການນັ້ນໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຫດການທີ່ເກີດດ້ວຍພະລັງສັດທາ ເຫດການອັນ ດີໃຈ ເຫດການຄວາມລ່າເລີງ ເຫດການຄວາມສະພຶງກົວ ກໍຈະມັກຢ້ຳຄວາມນັ້ນໆຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ເລື່ອງນີ້ ປະເພນີຂອງອິນເດຍທີ່ໄດ້ຢ້ຳຄວາມ ກ່າວບົດມະຫານະມັດສະການສາມຄັ້ງນັ້ນ ກໍເພື່ອທີ່ຈະ ເກີດຊູກ ຽດຕິຄຸນຂອງພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັນ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າການກ່າວບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ແມ້ວ່າເຮົາຈະເປັ່ງໂດຍວາຈາແລ້ວ ໃຈກໍຕ້ອງນອບນ້ອມໄປນຳ ສະນັ້ນ ກຸສົນລະຈິດທີ່ເກີດຈາກໃຈ ບຸ ນອັນເກີດຈາກໃຈນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າໝັ້ນຄົງໃນພຸດທານຸສະຕິໃດ ກໍຈະເປັນອັນນອບນ້ອມໃນພຸດທານຸສະຕິແລ້ວ

ຊົມເຊີຍຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຢ້ຳໃນເວລາທີ່ຮີບດ່ວນ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ໄວແມ້ ໄວໆໆໆໆ ລັກສະນະນີ້ ອັນນີ້ກໍເປັນການຢ້ຳຄວາມ ຢ້ຳຄວາມໃນເວລາເກີດໂກລາຫົນ ເກີດໂກລາຫົນ ເກີດເຫດການທີ່ສະທົກສະທ້ານຜູ້ຄົນຫຼາ ກຫຼາຍ ເກີດມີແຜ່ນດິນໄຫວ ພາຍຸຮ້ອງຟ້າຜ່າ ເປັນຕົ້ນນີ້ ຜູ້ຄົນກໍຈະກ່າວການຢ້ຳຄວາມນີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ອັນນີ້ນີ້ສະແດງອອກໃນລັກສະນະເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ຄົນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຢ້ຳຄວາມໃນຂ ະນະທີ່ເກີດຄວາມອັດສະຈັນ ຢ້ຳຄວາມໃນຂະນະທີ່ເກີດຄວາມລ່າເລີງບັນເທີງຈິດ ຢ້ຳຄວາມໃນຂະນະທີ່ໂສກເສົ້າ ຢ້ຳຄວາມໃນຂະນະທີ່ເຫຼື້ອມໃສ ເຊິ່ງການກ່າວບົດມະຫານະມັດສະການນີ້ ຢ້ຳຄວາມໃນ ຂະນະທີ່ເກີດຄວາມເຫຼື້ອມໃສ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ບັດນີ້ການກ່າວບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ພຸດທະບໍລິສັດໄດ້ຮູ້ໄດ້ຊາບກັນແລ້ວວ່າ ເປັນການກ່າວຂອງບຸກຄົນຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ເຊິ່ງບາງຄົນກໍກ່າວບົດນະ ໂມ ຫຼື ມະຫານະມັດສະການ ດ້ວຍການຈະເລີນພຸດທານຸສະຕິ ເພາະການທາງປາກ ຢ່າງເຊັ່ນວ່ານາງທະນັນຊານີພາມ ບາງຄົນກໍກ່າວດ້ວຍການນອບນ້ອມ ບາງຄົນກໍກ່າວດ້ວຍເພື່ອທີ່ຈະກະທຳການສະແດງ ຕົນເຄົາລົບຕໍ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ແລ້ວບັດນີ້ປະໂຫຍດຂອງການກ່າວບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນກໍມີປະໂຫຍດ ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມີປະໂຫຍດ ມີປະໂຫຍດສາລະທັງທີ່ເປັນໂລກິຍະ ແລະ ໂລກຸດຕະລະ ທີ່ເປັນໂລກິ ຍະນັ້ນຈະເປັນເຫດໃຫ້ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ກ່າວບົດມະຫານະມັດສະການຈະໄດ້ບຸນກຸສົນ ເພາະວ່າຈະກະທຳໃຫ້ບຸກຄົນນັ້ນແຄ້ວຄາດຈາກອຸປະສັກອັນຕະລາຍ ສາລະນະອັນເປັນທີ່ເພິ່ງ ບົດສູດອັນເປັນສາລະນະທີ່ຈ ະມີຄຸນນະສົມບັດປ້ອງກັນໄພພິບັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ໝັ່ນນ້ອມນຳໄປປະພຶດປະຕິບັດ ບົດສູດນະໂມນັ້ນຖືວ່າປະມານຄ່າບໍ່ໄດ້ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ບັນດາພະເຄື່ອງ ເຄື່ອງລາງຂອງຂັງທີ່ເຮົາຫ້ອຍຄໍ ເຮົາພົກໄວ້ໃນຂະນະທີ່ເ ດີນທາງ ຄັນຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ມີ ກຸສົນໃນຈິດ ບໍ່ມີຈິດທີ່ຜູກພັນຕັ້ງໝັ້ນໃນບຸນກຸສົນແລ້ວ ກໍຍາກເຫຼືອເກີນທີ່ວັດຖຸມຸງຄຸນນັ້ນຈະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເຮົາ ແຕ່ວ່າມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ປະເສີດກວ່າວັດຖຸມຸງຄຸນ ນັ້ນຄືທຳມະມຸງຄຸນ ທຳ ມະມຸງຄຸນທີ່ພຸດທະບໍລິສັດຈະໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈນັ້ນ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າການຈະເລີນພຸດທານຸສະຕິເປັນອາລົມ ໂດຍການປະນາມນອບນ້ອມຄຸນຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ດ້ວຍບົດມະຫານະມັດສະການເປັນຕົ້ນນີ້ແຫຼ ະ ຈະເປັນເຄື່ອງຜູກມັດກະແສຈິດ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໝັ່ນຈະເລີນພຸດທານຸສະຕິນັ້ນມີຄວາມແຄ້ວຄາດປອດໄພ ອັນນີ້ກໍເປັນປະໂຫຍດໃນສ່ວນຂອງໂລກິຍະ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້ໄດ້ໂພຄະຊັບ ແລະ ໄດ້ສຸ ຄະຕິພູມສະຫວັນ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ສ່ວນປະໂຫຍດໃນໂລກຸດຕະລະນັ້ນກໍຈະເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ທີ່ໝັ່ນສາທະຍາຍ ໝັ່ນປະຕິບັດນັ້ນໄດ້ຈະເລີນພຸດທານຸສະຕິເປັນອາລົມ ອັນເປັນໜຶ່ງໃນກຳມະຖານ 40 ປະການ ທີ່ຈະເ ປັນແນວທາງນຳພາຜູ້ປະຕິບັດນັ້ນໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງມັກຜົນນິບພານ ຕາມພະລະກຳລັງອິນຊີຂອງແຕ່ລະຄົນແຕ່ລະທ່ານ ພຸດທະບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ບົດມະຫານະມັດສະການທີ່ອາດຕະມາພາບໄດ້ຢິບຍົກສາທົກບັນ ລະຍາຍໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດຟັງມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນນັ້ນ ກໍເປັນການນອບນ້ອມຕໍ່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຄວນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະກະທຳການນອບນ້ອມ ຄັນຖ້າຫາກວ່າເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈນອບນ້ອມຕໍ່ຄຸນພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້ານັ້ນ ນັ້ນໄດ້ ຊື່ວ່າເປັນການປະຕິບັດຈະເລີນໃນມົງຄົນລະສູດ ເພາະວ່າໄດ້ບູຊາບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຄວນບູຊາ ນັ້ນຄືອົງສົມເດັດພະພຸດທະສາດສະດາ ແລະ ໄດ້ທຳຄວາມເຄົາລົບນອບນ້ອມຕໍ່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຄວນເຄົາລົບນອບນ້ອມ ສາ ທຸຊົນທັງຫຼາຍ ແລ້ວພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້ານັ້ນ ເປັນຜູ້ທີ່ຄວນເຄົາລົບຈິງຫຼືບໍ່ ຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້ານັ້ນເປັນຜູ້ທີ່ມີກິດຕິສັບ ມີຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ປະກອບດ້ວຍຄຸນນານັບປະການ ເຊິ່ງໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ນັ້ນກໍປາກົດມີຫຼາກຫຼາຍ ອັນເປັນບົດຄຳປຸດສາວິສັດຊະນາຂອງພະຍາມິລິນກັບພະນາຄະເສນເຖລະ ຂໍໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດລອງໄປສືບຄົ້ນຫາອ່ານ ອັນຈະເປັນການຊາບຊຶ້ງເຖິງກິດຕິສັບກິດຕິຄຸນຂອງພະຜູ້ມີພ ະພາກເຈົ້າໃນ ຄຳຖາມ ອັນເວົ້າດ້ວຍເລື່ອງຄຸນຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້ານານັບປະການ ພຸດທະບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ບົດສູດພະຄະວານັ້ນ ພຸດທະເຈົ້າຊົງປະກອບໄປດ້ວຍພະມະຫາກະລຸນາທິຄຸນ ອັນເປັນພະຄຸນທີ່ ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍໃນລັກສະນະທີ່ວ່າ ຕະຖາຄົດຂ້າມໄດ້ແລ້ວ ຕັດສະຮູ້ໄດ້ແລ້ວ ຈະໃຫ້ຜູ້ອື່ນຕັດສະຮູ້ຕາມ ຈະໃຫ້ຜູ້ອື່ນຂ້າມຕາມ ອັນນີ້ກໍ ອາໄສຄວາມເກື້ອກູນຕໍ່ເວໄນຍະສັດທຸກຄົນ ຄົນນິກອນທຸກທ່ານ ອົງສົມເດັດພະ ພຸດທະຊິນະມານສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ຈຶ່ງໄດ້ບຳເພັນພຽນບາລະມີມາຫຼາກຫຼາຍອະສົງໄຂ ເຊິ່ງລວມແລ້ວໄດ້ໄລຍະເວລາຢູ່ຊາວອະສົງໄຂກັບແສນກັບ ອັນນີ້ນີ້ກໍເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານຂອ ງການບຳເພັນພຸດທະບາລະມີ ແລະ ບົດອະລະຫະໂຕນັ້ນ ຊົງເປັນຜູ້ທີ່ ປະກອບດ້ວຍຄຸນຄືພະບໍລິສຸດທິຄຸນ ກຳຈັດກິເລດໄດ້ໃນຂະນະທີ່ບັນລຸອະນຸດຕະລະສຳມາສຳໂພທິຍານ ທ່າມກາງຕົ້ນພະສີມະຫາໂພ ທີ່ພຸດ ທະຄະຍາ ແລະ ຊົງຕັດສະຮູ້ໄດ້ໂດຍພະອົງເອງ ດ້ວຍການກ່າວນອບນ້ອມບົດສຳມາສຳພຸດທັດສະ ຊົງປະກອບໄປດ້ວຍພະປັນຍາທິຄຸນ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ການບຳເພັນບາລະມີຂອງອົງສົມເດັດພະພຸດທະຊິນນ ະສີສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ເວລາພຽງມື້ໜຶ່ງສອງມື້ ເມື່ອເຮົາໄດ້ລຳລຶກ ໄດ້ນຶກເຖິງຄຸນຂອງຜູ້ທີ່ມີຄຸນອັນຫາປະມານບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນນີ້ ນັ້ນແຫຼະ ກໍຈະເປັນການຈະເລີນບຸນກຸສົນ ອັນເກີດຈາກພາວະນາ ໄມ ແລະ ກໍເປັນບຸນກຸສົນທີ່ຄວນກະທຳຢ່າງຍິ່ງ ເປັນບຸນກຸສົນທີ່ຄວນປະຕິບັດ ຊາວພຸດທະບໍລິສັດອອກຕົນຍາດໂຍມເຮົາປັດຈຸບັນນີ້ ກໍມັກຈະຫັນໄປຕາມກະແສມົງຄົນຕື່ນຂ່າວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງເຄື່ອງລາງຂ ອງຂັງ ບວງສວງ ບົນບານສານກ່າວນານັບປະການ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ອາດຕະມາກໍບໍ່ຢາກຈະເຈຍລະໄນໃຫ້ເສຍເວລາ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ການບຳເພັນໄລຍະບຸນບາລະມີຂອງອົງສົມເດັດພະສຳມາພຸດທ ະເຈົ້ານັ້ນ ພະອົງຊົງໃຊ້ເວລາໃນການບຳເພັນບາລະມີຢູ່ຊາວອະສົງໄຂແສນກັບ ຊາວອະສົງໄຂນີ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊ່ວງ 3 ໄລຍະ ບຳເພັນບຸນບາລະມີໃນໄລຍະຕົ້ນ ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໃນໄລຍະປາຍ ໃນໄ ລຍະຕົ້ນນັ້ນ ຊົງບຳເພັນບາລະມີດ້ວຍການຄິດ ຊົງຄິດຢູ່ໃນໃຈ ຄິດຢູ່ໃນໃຈຊື່ໆເດີ້ວ່າຈະເປັນພະພຸດທະເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ ອາໄສເວລາ ອາໄສເວລາຢູ່ເຈັດອະສົງໄຂ ເປັ່ງວາຈາອອກມາ ເປັ່ງວາຈາອອກມາໃຊ້ເ ວລາຢູ່ເກົ້າອະສົງໄຂ ກະທຳດ້ວຍວາຈາ ກະທຳດ້ວຍກາຍແລະວາຈາ ກະທຳທາງກາຍແລະວາຈາໃຊ້ເວລາຢູ່ສີ່ອະສົງໄຂແສນກັບ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ດັ່ງເຊັ່ນໃນບາລີທີ່ວ່າ ຈິນຕິຕັງ ສັດຕະສັງຂະຍັງ ນະວະສັ ງຂະຍະວາຈິກັງ ກາຍະວາຈະຈິກັງວາຈາຕິ ພຸດທະຕັງ ສະມຸປາຄະມິ ພະໂພທິສັດຂອງເຮົານັ້ນຄິດຢູ່ໃນໃຈເຈັດອະສົງໄຂ ກະທຳດ້ວຍວາຈາເກົ້າອະສົງໄຂ ກະທຳດ້ວຍກາຍແລະວາຈາອີກສີ່ອະສົງໄຂແສນ ກັບ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນ ພະພຸດທະເຈົ້າ ສີລັງ ສະມາທິ ປັນຍາ ຈະ ວິມຸດຕິ ຈະ ອະນຸດຕະລາ ອະນຸດຕະລາ ອິເມ ທຳມາ ໂຄຕະເມນະ ຍະສັດສິນາ ທຳທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ມີສິນ ສະມາທິ ປັນຍາ ແລະ ວິມຸດ ພະພຸດທະເຈົ້າໂ ຄຕະມະຜູ້ທີ່ຊົງກຽດຕິຍົດຊົງຕັດສະຮູ້ແລ້ວຕາມລຳດັບ ເມື່ອພະຜູ້ມີພະ ເມື່ອພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າຕັດສະຮູ້ແລ້ວກໍຊົງສະແດງທຳ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອື່ນຕັດສະຮູ້ຕາມ ພຸດໂທ ໂສ ພະຄະວາ ສຳໂພທາຍະ ທຳມັງ ເທເສຕິ ສ າທຸຊົນທັງຫຼາຍ ການບຳເພັນບຸນບາລະມີຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້ານັ້ນ ອາໄສເວລາໃນການບຳເພັນທັງໝົດຢູ່ຊາວອະສົງໄຂແສນກັບ ແລະ ໄດ້ພົບກັບພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າອົງອື່ນໆ ຕະຫຼອດໄລຍະໃນການບຳ ເພັນບຸນບາລະມີ ທັງໝົດທັງມວນຢູ່ 512,027 ອົງ ອັນນີ້ນີ້ກໍເປັນການບຳເພັນບຸນບາລະມີຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ໃນການບຳເພັນບຸນບາລະມີໃນໄລຍະຕົ້ນນັ້ນ ດ້ວຍການຄິດນັ້ນ ອາໄສເລີ່ມຕົ້ນໃນຊາດທີ່ເປັນມານົບ ໜຸ່ມທີ່ແບກມານດາຂ້າມມະຫາສະໝຸດ ອັນມີເລື່ອງລາວໃນຂະນະທີ່ເຮືອກຳລັງເກີດການອັບປາງ ທີ່ມະຫາບຸລຸດຜູ້ນີ້ຄືພະໂພທິສັດຂອງເຮົາ ໄດ້ມີຄວາມຄິດຈະພາມານດາໄປລ້ຽງຊີບໃນສຸວັນນະພູມ ສຸວັນນະ ພູມນີ້ບໍ່ແນ່ວ່າເພິ່ນຈະມາແຖວສຸວັນນະພູມເຮົານີ້ຫຼືບໍ່ ແຕ່ກໍບອກວ່າພາຍຫຼັງເດີນທາງມາແລ້ວເຮືອອັບປາງ ຜູ້ຄົນກໍມີອັນຕ້ອງຈົບຊີວິດດ້ວຍການທົນກະແສຂອງຄື້ນມະຫາສະໝຸດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ມະຫາບຸລຸດທີ່ເປັນມ ານົບໜຸ່ມຜູ້ນີ້ ດ້ວຍກຳລັງທີ່ເດັດດ່ຽວໝັ້ນຄົງ ຈຶ່ງແບກມານດາຂ້າມມະຫາສະໝຸດໄດ້ ແລະ ເຫດທີ່ໃຫ້ມະຫາບຸລຸດໄດ້ຕ້ອງສຸດຄິດຢາກຈະເປັນພະພຸດທະເຈົ້ານັ້ນ ກໍດ້ວຍການດົນບັນດານຂອງພະພົມທີ່ແຝງມາທ າງຄວາມຄິດ ອັນນີ້ນີ້ກໍເປັນທີ່ມາຂອງປະຖະມະຈິນຕຸບາດການ ອັນເປັນການອະທິຖານຄວາມເປັນພະພຸດທະເຈົ້າ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາບຳເພັນຢູ່ 7 ອະສົງໄຂ ແລະ ກໍໄດ້ພົບພະພຸດທະເຈົ້າຢູ່ 125,000 ພະອົງ ມີພະພຸດທະເ ຈົ້າພົມມະເທວະເປັນຕົ້ນ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ການບຳເພັນບຸນບາລະມີຂອງອົງສົມເດັດພະພຸດທະຊິນນະສີໃນໄລຍະຕອນກາງນັ້ນ ຊົງອາໄສໄລຍະເວລາໃນການບຳເພັນບາລະມີທັງໝົດທັງມວນຢູ່ເກົ້າອະສົ ງໄຂ ໃນການບຳເພັນບາລະມີຢູ່ເກົ້າອະສົງໄຂນັ້ນ ໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງວະຈີປະນິທານ ຄື ອະທິດຖານຈິດແລ້ວຍັງບໍ່ພໍ ຍັງໄດ້ເປັ່ງວາຈາ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ເປັນພະພຸດທະເຈົ້າ ໃນຕອນຊາດ ສະເຫວີຍພະຊາດເປັນພະຈັກ ກະພັດ ທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນສາຄອນລາຊະ ບໍລິວານ ໃນພະຊາດທີ່ເປັນເຈົ້າຊີວິດສາຄອນລາຊະບໍລົມມະຈັກ ໄດ້ເປັ່ງວາຈາຕໍ່ໜ້າພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າປຸລານະສັກກະຍະມຸນີ ໃນທຳນອງທີ່ວ່າ ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັ ດສະຮູ້ເປັນພະພຸດທະເຈົ້າ ມີຊື່ວ່າໂຄຕະມະໃນອະນາຄົດ ເໝືອນພະພຸດທະເຈົ້າຊົງພະນາມວ່າໂຄຕະມະໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອັນນີ້ນີ່ເປັນວາຈາຂອງພະມະຫາບຸລຸດທີ່ໄດ້ເປັ່ງວາຈາ ອັນເປັນການຕັ້ງວະຈີປະນິທ ານຄວາມເປັນພະພຸດທະເຈົ້າ ກໍເປັນການຕັ້ງສັດຕະຍາທິດຖານທາງທຳອິດ ທາງວາຈາ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ບຳເພັນບຸນລະມີ ບຸນບາລະມີໜາ ໂດຍການໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າທີ່ຊື່ວ່າ ປຸລານະສັກກະຍະມຸນີ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ມະຫາບຸລຸດຂອງເຮົາ ສະມາທານເອົາພຸດທະກາລະກະທຳ ອັນມີ ບາລະມີ 10 ອຸປະບາລະມີ 10 ແລະ ປະລະມັດຖະບາລະມີ 10 ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ມີຂໍ້ສັງເກດຢູ່ຢ່າງໜຶ່ງ ມີຂໍ້ສັງເກດຢູ່ ວ່າເປັນຫຍັງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າປຸລານະສັກກະຍະມຸນີຈຶ່ງບໍ່ພະຍາກອນ ຈຶ່ງບໍ່ພະຍາກອນມະຫາບຸລຸດ ຈຶ່ງບໍ່ພະຍາກອນມະຫາຈັກກະພັດພະອົງນີ້ ທີ່ໄດ້ເປັ່ງວາຈາວ່າຈະເປັນພະພຸດທະເຈົ້າ ສາເຫດທີ່ພະຜູ້ ມີພະພາກເຈົ້າໃນອະດີດຕະການນານກ່ອນ ອາ ມີພະນາມວ່າປຸລານະສັກກະຍະມຸນີ ບໍ່ໄດ້ພະຍາກອນຕໍ່ພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າຂອງເຮົາຕອນທີ່ຍັງບຳເພັນບາລະມີທາງວາຈານັ້ນ ກໍເນື່ອງຈາກວ່າວັດຕະ ບົດໃນການທີ່ຈະບຳເພັນພຸດທະກາລະກະທຳນັ້ນບໍ່ສົມບູນ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ບໍ່ໄດ້ບວດ ບໍ່ມີ ກະແສຈິດທີ່ຈະບັນລຸເປັນພະອໍລະຫັນໃນອັດຕະພາບນັ້ນ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າຂອງເຮົາຕອນ ສະເຫວີຍພະຊາດທີ່ບຳເພັນບາລະມີໃນໄລຍະກາງ ກໍໄດ້ບຳເພັນບາລະມີເປັນເວລາຍືດເຍື້ອຍາວນານ ເຊິ່ງໄດ້ພົບກັບພະພຸດທະເຈົ້າຈຳນວນທັງໝົດຢູ່ 387,000 ອົງ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ອັນນີ້ນີ່ເປັນການບຳເພັນບາ ລະມີທຳໃນໄລຍະຕອນກາງ ສ່ວນການບຳເພັນພຸດທະບາລະມີໃນໄລຍະຕອນປາຍນັ້ນ ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າຊົງໄດ້ອາໄສການໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານພໍສົມຄວນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະອາໄສເວລາສິບຫົກກັບມ າແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພະພຸດທະເຈົ້າ ເພາະວ່າພຸດທະກາລະກະທຳ ຫຼືວັດຕະບົດຍັງບໍ່ສົມບູນ ຍັງບໍ່ຄົບອົງປະກອບ ຕ້ອງອາໄສເວລາ ແລະບຳເພັນພຸດທະບາລະມີສືບຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງການບຳເພັນໄລຍ ະບາລະມີໃນໄລຍະຕອນປາຍນີ້ ເປັນການບຳເພັນບາລະມີທີ່ເອີ້ນວ່ານິຍະຕະໂພທິສັດ ເປັນການບຳເພັນບາລະມີເພື່ອຄວາມເປັນພະພຸດທະເຈົ້າທີ່ມີພຸດທະພະຍາກອນທ່ຽງແທ້ແນ່ນອນ ເປັນໜຶ່ງບໍ່ເປັນສອ ງ ໃນການບຳເພັນພຸດທະບາລະມີໃນພະຊາດສຸດທ້າຍໃນຕອນປາຍນັ້ນ ເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງພຸດທະບໍລິສັດຊາວລາວບັນດາເຜົ່າທົ່ວໄປ ເຊິ່ງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າຂອງເຮົາ ຊົງໄດ້ບຳເພັນພຸດທະ ບາລະມີໃນໄລຍະຕອນປາຍທີ່ກະທຳດ້ວຍ ເປັ່ງວາຈາດ້ວຍນັ້ນ ເລີ່ມຈາກຕອນສະເຫວີຍພະຊາດເປັນສຸເມທບັນດິດ ທີ່ໄດ້ຖວາຍການສ້າງຫົນ ຖະໜົນຫົນທາງໃຫ້ກັບພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າແລະພະສົງ ແລ້ວທອ ດກາຍຂອງຕົນເອງໃຫ້ບັນດາພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າແລະພະອໍລະຫັນທັງຫຼາຍນັ້ນ ສະເດັດດຳເນີນຂ້າມ ຈັ່ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງສະມາທານວັດຕະບົດ ພຸດທະກາລະກະທຳ ແລະກໍໄດ້ມີພຸດທະພະຍາກອນຈາກພະຜູ້ ມີພະພາກເຈົ້າທີປັງກອນ ເຊິ່ງການບຳເພັນ ບຸນບາລະມີໃນໄລຍະຕອນປາຍນັ້ນ ໄດ້ພົບກັບພະພຸດທະເຈົ້າທັງໝົດ 27 ພະອົງ ໃຊ້ເວລາຢູ່ສີ່ອະສົງໄຂແສນກັບ ໃນບັນດາ 27 ພະອົງນັ້ນ ໄດ້ຮັບພະຍາກອນພຽງແຕ່ 24 ພະອົງ ອີກ 3 ອົງທີ່ເຫຼືອມີພະຕັນຫັງກອນ ພະເມທັງກອນ ແລະພະສະລະນັງກອນພຸດທະເຈົ້ານັ້ນ ຊົງໄດ້ພົບຢູ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີພຸດທະພະຍາກອນ ກໍເນື່ອງຈາກວ່າທຳມະສະໂມທານຂອງພະໂພທິສັດຂອງເ ຮົານັ້ນຍັງບໍ່ຄົບ ຈຶ່ງບໍ່ມີພຸດທະພະຍາກອນ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ອັນນີ້ກໍເປັນອັດຖາທິບາຍກ່ຽວກັບຄຸນງາມຄວາມດີ ໄລຍະເວລາໃນການບຳເພັນບຸນບາລະມີຂອງອົງສົມເດັດພະພຸດທະຊິນະສີຈອມໄຕ ໃຫ້ສາທຸຊົ ນໂຍມຍາດມິດໄດ້ສະດັບຮັບຟັງ ອັນຈະເປັນການທະວີບຸນກຸສົນ ອັນເກີດຈາກການນ້ອມຈິດໃຫ້ລຳລຶກນຶກເຖິງຄຸນຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ດ້ວຍການໝັ່ນສາທະຍາຍບົດສູດທີ່ວ່າ ນະໂມ ຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ຂໍ ນອບນ້ອມແດ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າພະອົງນັ້ນ ຜູ້ປະກອບໄປດ້ວຍພະມະຫາກະລຸນາທິຄຸນ ອະລະຫະໂຕ ເປັນພະອໍລະຫັນ ຊົງປະກອບໄປດ້ວຍພະບໍລິສຸດທິຄຸນ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ ຕັດສະຮູ້ຊອບໄດ້ດ້ວຍພະອົງເ ອງ ຊົງປະກອບໄປດ້ວຍພະປັນຍາທິຄຸນ ເມື່ອຕາມລຳລຶກນຶກເຖິງເຊັ່ນນີ້ແລ້ວ ກໍຈະເປັນການທະວີບຸນກຸສົນໃຫ້ເກີດກັບສາທຸຊົນຜູ້ທີ່ໝັ່ນສາທະຍາຍ ໝັ່ນປະພຶດ ໝັ່ນປະຕິບັດ ເພາະວ່າການສາທະຍາຍພະປະລິດ ອັນມີບົດມະຫານະມັດສະການ ບົດນະໂມເປັນຕົ້ນນັ້ນ ຄັນຖ້າຫາກວ່າສູດສາທະຍາຍແລ້ວ ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈ ເກີດຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ເກີດຄວາມຮູ້ ກໍຈະເປັນການເພີ່ມບຸນກຸສົນ ເພີ່ມປີຕິໂສມມະນັດຍິນດີໃ ນບົດສູດນັ້ນໆທີ່ເຮົາກຳລັງສູດກຳລັງສາທະຍາຍຢູ່ ເພາະວ່າຄັນຖ້າຫາກວ່າເຮົາສູດເຮົາສາທະຍາຍແລ້ວ ບໍ່ມີຄວາມຊາບຊຶ້ງໃນກິດຕິຄຸນຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ອັນນັ້ນກໍເປັນການສູດແຂ່ງແຕ່ສັກເປັນກິ ລິຍາ ແຕ່ບໍ່ເກີດປັນຍາອັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການຈະເລີນພຸດທານຸສະຕິໂດຍບົດສູດອະລະຫັງ ນະໂມຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ນັ້ນກໍມີຕົວຢ່າງຢູ່ຫຼາກຫຼາຍ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເປັ່ງບົດມະຫານະມັດສະການ ໂດຍການພັ້ງປາກ ຂອງນາງທະນັນຊານີ ອັນເປັນສະຕີຜູ້ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຄຸນຂອງພະລັດຕະນະໄຕ ຜູ້ທີ່ໄດ້ບັນລຸເປັນພະໂສດາບັນ ພາຍຫຼັງທີ່ນາງທະນັນຊານີພາມຜູ້ນີ້ນີ້ ໄດ້ໝັ່ນຈະເລີນພຸດທານຸສະຕິເປັນ ອາລົມແລ້ວ ກໍຈະມັກນິຍົມ ມັກນິຍົມກ່າວຄຳວ່າ ນະໂມພຸດທັດສະ ຂໍນອບນ້ອມພະພຸດທະເຈົ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໄອ ການຈາມ ການສະດຸດຫົກລົ້ມ ນາງທະນັນຊານີພາມຜູ້ນີ້ມັກຈະເປັ່ງ ເປັ່ງອຸທານຂຶ້ນມາໂດຍກ ານກ່າວຄຳວ່າ ນະໂມພຸດທັດສະ ຂໍນອບນ້ອມພະພຸດທະເຈົ້າ ປະຕິບັດຈົນເປັນນິດໄສ ບໍ່ວ່າຈະໄອຈະຈາມ ຕະຫຼອດຈົນການສະດຸດຫຸດຫົກລົ້ມ ກໍຈະອຸທານຂຶ້ນມາ ເປັ່ງອອກມາໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພາະວ່າເປັນ ຜູ້ທີ່ໝັ່ນຝຶກຝົນອົບຮົມມາແບບນັ້ນ ໃນເລື່ອງນີ້ກໍມີກໍລະນີເທື່ອໜຶ່ງ ນາງທະນັນຊານີພາມຜູ້ນີ້ນີ້ ໄດ້ເປັນພະໂສດາບັນແລ້ວກໍຈິງ ແຕ່ຍັງໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຄູ່ກັບບຸລຸດເພດຜູ້ທີ່ນັບຖືພາມ ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຄູ່ກັບບຸລຸດເພດຜູ້ທີ່ບໍ່ມີ ໃຈເຫຼື້ອມໃສໃນພະລັດຕະນະໄຕ ມີມື້ໜຶ່ງ ສາມີຂອງນາງທະນັນຊານີຜູ້ນີ້ ໄດ້ເຫັນຈະລິຍາວັດຂອງພັນລະຍາຕົນທີ່ໄດ້ໝັ່ນໃສ່ບາດຢາດນ້ຳ ໝັ່ນກະທຳບຸນຢູ່ຕະຫຼອດ ກໍເລີຍຄິດ ຄິດຢາກຈະເຮັດບຸນແດ່ ໃນຂະນະ ນັ້ນ ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າສະເດັດໄປແຄວ້ນໂກສົນ ພ້ອມດ້ວຍພິກຂຸຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ປະທັບຢູ່ໝູ່ບ້ານປັດຈາລະກະປະ ໃນປ່າໝາກມ່ວງຂອງໂຕເທຍະພາມ ພາມຜູ້ທີ່ເປັນສາມີຂອງນາງທະນັນຊານີຜູ້ນີ້ ກໍເ ກີດຄວາມຄິດຂຶ້ນມາ ພັນລະຍາເຮົາເຮັດບຸນໄດ້ ເຮົາກໍໜ້າຈະເຮັດບຸນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ບັງເອີນວ່າພຸດທະເຂດ ບັງເອີນວ່າເຂດນາບຸນທີ່ກະທຳນັ້ນບໍ່ຄືກັນ ນາງທະນັນຊານີພາມຜູ້ເປັນພັນລະຍານັ້ນ ເຮັດ ບຸນຢູ່ໃນພຸດທະເຂດ ເຂດບຸນນັ້ນຂອບເຂດຢູ່ໃນຮົ້ວຂອງພະລັດຕະນະໄຕ ສ່ວນສາມີນັ້ນ ເຮັດບຸນຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງພວກພາມ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງກັບພັນລະຍາ ຂໍຮ້ອງ ຂໍຮ້ອງພັນລະຍາວ່າ ໂອ້ ແມ່ເອີຍ ວ່າ ມື້ອື່ນນີ້ຂ້ ອຍຈະນິມົນບັນດາພວກພາມທັງຫຼາຍມາ 500 ຕົນ 500 ຄົນເດີ້

ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເປັນພະໂສດາບັນທີ່ມີສັດທາໃນພະລັດຕະນະໄຕ ເໝືອນດັ່ງເຂົາສິເນດູລາຕອກລົງໄປ 16 ແມັດ ເໝືອນດັ່ງພູເຂົາຫີນທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 16 ກິໂລ ເລິກ 16 ກິໂລ ຍາວ 16 ກິໂລ ຕອກລົງໄປອີກ 16 ກິໂລ ແໜ້ນ ໝັ້ນຄົງ ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວໃນພາຍຸແລະລົມສັນໃດ ຜູ້ທີ່ເປັນພະໂສດາບັນກໍຈະມີສັດທາໝັ້ນຄົງໃນພະລັດຕະນະໄຕເຊັ່ນນັ້ນ ຈະບໍ່ເປັນສັດທາເໝືອນປຸຍນຸ່ນຄືເຮົາທ່ານທັງຫຼາຍປັດຈຸບັນ ນາງທະນັນຊານີພາມຜູ້ດີນີ້ຈຶ່ງ ເວົ້າກັບສາມີວ່າ ເຖິງຈະຂ້າຈະແກງຂ້ອຍອັນໃດກໍຕາມ ຈະສັບຜູ້ຂ້ານີ້ເປັນຊິ້ນໆ ຈະໃຫ້ຜູ້ຂ້ານີ້ງົດເວັ້ນຈາກການເປັ່ງບົດມະຫານະມັດສະການດ້ວຍຄຳວ່າ ນະໂມ ພຸດທັດສະ ນະ ຜູ້ຂ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ ເດັດຕີນ ຂາດ ຈະເປັນຈະຕາຍ ຈະຂ້າຈະແກງແນວໃດກໍບໍ່ຍອມ ຜົວດ້ວຍຄວາມເປັນຜົວເນາະ ແລ້ວແຕ່ເຈົ້າເຢີສະນາວ່າ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕົກມື້ອື່ນເຊົ້າມາຜົວກໍນິມົນເນາະ

ນາງທະນັນຊານີພາມຜູ້ດີນີ້ຈຶ່ງນຶກເຖິງພະພຸດທະເຈົ້າຂຶ້ນມາ ປະນົມອັນຊະລີຖ້ວມຫົວພະເນ ປະນົມອັນຊະລີຖ້ວມຫົວແລ້ວກໍເປັ່ງຄຳວ່າ ນະໂມ ຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະລະຫະໂຕ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ ສາມເທື່ ອພຸ້ນນະ ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າພະອົງນັ້ນ ຜູ້ຕັດສະຮູ້ຊອບໄດ້ເປັນພະອໍລະຫັນ ຕັດສະຮູ້ຊອບໄດ້ໂດຍພະອົງເອງ ພາມທັງຫຼາຍໄດ້ຍິນຊັ້ນນັ້ນກໍລຸກຂຶ້ນຂະໂມງໂຄງເຄງ ໂກດແຄ້ນຂະໜາດ ອໍ້ ຕະກູ ນນີ້ເປັນຕະກູນຂອງພຸດທະໄດ້ນີ້ນະ ມີພັນລະຍາເປັນເປັນລູກສິດເປັນສາວົກຂອງພະສັກກະຍະມຸນີ ກໍເລີຍລຸກໜີໃນກາງງານນັ້ນເລີຍ 500 ຄົນລຸກໜີໝົດ ຜົວນີ້ກໍມາຕໍ່ວ່າເມຍນະ ຕໍ່ວ່າເມຍບັດນີ້ ໂອ້ ເມຍນີ້ເປັນສາ ວົກພຸດທະເຈົ້າ ຕໍ່ວ່າເມຍແລ້ວຍັງບໍ່ພໍ ຕ້ອງໄປຕໍ່ວ່າຄູບາອາຈານອີກຕື່ມ ມີຄວາມຄິດວ່າຈະໄປເອົາຊະນະຕໍ່ພະພຸດທະເຈົ້າ ຜົວກໍຈຶ່ງເດີນທາງໄປ ໄປພົບພຸດທະເຈົ້າແລ້ວປຶບກໍໂຕ້ຖຽງກັບພຸດທະເຈົ້າ ໂຕ້ໄປ ໂຕ້ມາ ເອົາມາເອົາໄປ ເອົາໄປເອົາມາ ແລ້ວເປັນສາວົກເຫຼື້ອມໃສໃນພຸດທະເຈົ້າ ໂອ້ ເປັນບຸນເປັນກຸສົນ ຜົວໄດ້ເຂົ້າວັດແລ້ວກໍຍັງບໍ່ພໍ ຍັງໄດ້ຂໍບວດອີກ ໄດ້ຟັງທຳແລ້ວກໍຈິດເຫຼື້ອມໃສ ຂໍບວດແລ້ວກໍສຳເລັດ ເປັນພະອໍລະຫັນ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ທີ່ອາດຕະມາພາບຢິບຍົກສາທົກບັນລະຍາຍພາສິດມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນນະປັດຈຸບັນ ກໍຫວັງໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດໄດ້ຈະເລີນພຸດທະຄຸນເປັນອາລົມ ອັນຈະເປັນການເພີ່ມບຸນກຸສົນໃ ຫ້ເນືອງນິດ ຖ້າຫາກແມ່ນວ່າພຸດທະບໍລິສັດຈະຈະເລີນພຸດທະຄຸນເປັນອາລົມ ອັນຈະເປັນການຈະເລີນພຸດທານຸສະຕິນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ວຍບົດພະຄະວາກໍດີ ບົດອະລະຫະໂຕກໍດີ ບົດສຳມາສຳພຸດທັດສະກໍດີ ທີ່ ຢູ່ໃນບົດມະຫານະມັດສະການນັ້ນ ກໍຂໍໃຫ້ຮູ້ຄວາມໝາຍ ຮູ້ຄວາມໝາຍນັ້ນນັ້ນເປັນວ່າ ພະຄະວາ ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ເປັນພະຄະວາກໍເພາະວ່າເປັນຜູ້ທີ່ໄກຈາກກິເລດເນາະ ເປັນຜູ້ຄູຂອງເທວະດາແລະມະ ນຸດ ເປັນພະອໍລະຫັນຕັດສະຮູ້ຊອບໄດ້ໂດຍພະອົງເອງ ກໍວ່າກັນໄປ ແລະນອກຈາກນັ້ນບົດບົດໜຶ່ງທີ່ອັນເປັນການຈະເລີນພຸດທະຄຸນນັ້ນຄື ທົດສະພະລະຍານ ທົດສະພົນ ຫຼືວ່າທົດສະພະລະຍານນີ້ກໍເປັນບົດໜຶ່ງທີ່ ຈະອຳນວຍໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດໄດ້ຈະເລີນໝັ້ນໃນພຸດທະຄຸນ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າທີ່ໄດ້ພະນາມວ່າທົດສະພະລະຍານນັ້ນ ກໍເພາະປະກອບດ້ວຍກຳລັງສິບ ສະນັ້ນອາດຕະມາພາບຈະຖິ້ມທ້າຍດ້ວຍບົດທົດສະພະລະຍາ ນຝາກໄວ້ເຊິ່ງຍາດໂຍມ ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວກໍຈະໄດ້ຈະເລີນພອນອຳລາພາຈາກ ພຸດທະເຈົ້າຊົງປະກອບໄປດ້ວຍກຳລັງ 10 ປະການນັ້ນ ກໍເພາະ ອາການທີ 1 ຮູ້ຈັກຖານາເຫດປັດໄຈປຸງແຕ່ງ ສອງຮູ້ວິບາກແຫ່ງ ອະດີດກຳເກົ່າປາງຫຼັງ ລວມທັງປັດຈຸບັນພ້ອມອະນາຄົດການໄກ ຮູ້ປະຕິປະທາໃຫ້ຜູ້ໄປບັງເກີດພົບພູມທຸກຫົນແຫ່ງ ຮູ້ເຈໂຕວິມຸດແຈ້ງໄດ້ ປັນຍາວິມຸດບໍ່ອັບຈົນ ທົດສະພົນທີ່ວ່ານີ້ມີເຄົ້າມາໃນພະສູດ ມັດຊິມະນິ ກາຍມູນລະປັນນາ ພວກນັກປາດຜູ້ຮອບຮູ້ປະສົງແຈ້ງເພີ່ມປັນຍາ ຂໍໃຫ້ສືບຄົ້ນຫາ ຈາກໄຕແກ້ວປິດົກເທີ້ ທຳມະກະຖາທີ່ອາດຕະມະພາບສາທົກຍົກບັນລະຍາຍມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ຈົນມາປັດຈຸບັນ ກໍສົມຄວນແກ່ເວລ າແລ້ວ ຂໍຄວາມຈະເລີນງອກງາມໃນບຸນສິນທານ ສິນທຳກຳມະຖານ ຈົ່ງມີແກ່ໃນຈິດໃຈສາທຸຊົນພຸດທະບໍລິສັດ ຊາວລາວບັນດາເຜົ່າທຸກຄົນທຸກທ່ານ ຄຸນຂອງອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າທີ່ປາກົດຢູ່ຫຼາກຫຼ າຍນານັບປະການ ທີ່ຖ້າໃຫ້ອົງສົມເດັດພະນາຖະພັນນະນາຄຸນຂອງພະອົງເອງ ເຖິງແມ່ນວ່າການເວລາຈະລ່ວງເລີຍໄປເປັນກັບເປັນກັນ ຄຸນເຫຼົ່ານັ້ນກໍບໍ່ໝົດໄປ ບໍ່ສິ້ນໄປ ດ້ວຍສັດຈະວາຈານີ້ ຂໍຄວາມຜາສຸ ກ ສະຫວັດພັດທະນະມຸງຄຸນ ຈົ່ງມີແກ່ສາທຸຊົນທຸກຄົນ